ان کان پوء موسيٰ عليه السلام سالها سال الله تعاليٰ جي آيات کي ظاهر ڪندو رهيو، حجت تمام ڪندو رهيو. ان تي به فرعون حق قبول نه ڪيو. بني اسرائيل کي آزادي ڏيڻ تي آمادو نه ٿيو. ڪيترا آيات انهن وٽ آيا، طوفان، جراد، قمل، ضفادع، دم، ٻيا آيات مفصلات ڪيترا. مگر هي ڪونه مڙيو. رب تبارڪ و تعاليٰ حضرت موسيٰ عليه السلام کي حڪم ڪيو توهان بني اسرائيل کي تيار ڪريو هڪڙي رات مقرر هجي ان مصر کان هجرت ڪري نڪري وڃن ائين بني اسرائيل جي مضمون مظلوميت جو جيڪو دور آهي ڪيئن پورو ٿيندو؟ هجرت ڪريو. رستي ۾ هيو بحر قلزم. هي درياء جي پاسي، نيل جي پاسي نه، پر ٻئي طرف جاڏي بحر قلزم آ، انهيء طرف هي هلي پيا. اهو الله تعاليٰ جو حڪم ٿي سگهندو آهي. لقد اوحينا الي موسٰي اسان موسٰي عليه السلام ڏانهن حڪم موڪليوسون، وحي موڪليوسون، ان اسر بعبادي اسرا چئبو آهي رات جي سير کي معنيٰ مصر مان رات جو منهنجي ٻانهن کي ڪڍ مصر مان نڪري پيا

جڏهن سمنڊ تي آيا موسيٰ عليه السلام رب تعاليٰ کان دعا گهري الله تعاليٰ حڪم فرمايو اضرب بعصاڪ البحر پنهنجي لٺ تون مار سمنڊ تي پاڻي ڦاٽي پيو رستو بڻجي ويو الله تعاليٰ هوا کي حڪم ڪيو ٻه ٽي گردش ان جا ٿيا چڪر آيا، زمين خشڪ ٿي پئي. هڪ گهڙيء ۾ سمنڊ جي وچان رستو نڪتو، مگر اهو رستو هلالي نموني ٿي پيو. معنيٰ جنهن جاء تي نڪتا، گولائي ڦرندي ڦرندي ڦرندي، ڪافي ميلن تي پري، اهو رستو ساڳي ڪناري تي موٽي آيو. ڇاڪاڻ ته سمنڊ کي، بحر قلزم کي پار ڪرڻ اهو ته مسئلو ئي ناهي. درياهه هجي ته ماڻهو پار وڃي، نيل جي پاسي نه پر بحر جي پاسي ويا هيا.

اهڙي طرح ان گڏيل قومن کي جدا جدا رستا ملي ويا. اهي هلي پيا اندر. فاتبعهم فرعون بجنوده فرعون کي خبر پئي ته هي ڀڄي ويا آهن. فرعون لڳو ڪڍ پنهنجي لشڪر کي لاتائين انهن جي. اتبعهم فرعون بجنوده ڪڍ لاتو فرعون انهن کي پنهنجو لشڪر.

ان جي حالت پنهنجي قوم سان اها ٿيندي آهي، جيڪا الله تعاليٰ هيڏي جابر بادشاهه جي ڪئي. جيڪا قوم ڪنهن گمراهه حاڪم ۽ بادشاهه جي پويان لڳندي، اهو گمراهه حاڪم پاڻ به غرق ٿيندو، قوم کي به غرق ڪندو. شرط هڪڙو آهي ته حق جو مقابلو هجي. پوء الله تعاليٰ حق کي بلند ڪندو آهي. جيڪڏهن حق جو مقابلو نه هوندو صرف ظلم ئي ظلم هوندو ۽ ان کي ڪو چوڻ وارو نه هوندو پوء اتي آخرت جي سزا آهي حق جو مقابلو جيڪو ٿئي ٿو اهو اعجاز آهي اعجاز کي سان ٽڪر هڻڻو آهي ۽ دنيا جي اندر اعجاز سان ٽڪر هڻڻ ۾ هلاڪت ايندي آهي. انبياء ڪرام جا معجزات انهن سان جن جن قومن ٽڪر کاڌو نه مڃيو هلاڪ ٿي ويا. آخرت جو عذاب جدا باقي اهو ظالم جيڪو معجزي جو ٽڪر نٿو کائي ظلم ڪندو رهي ٿو پريان قوم مقابلي ۾ نه آئي مظلوم ٿيندا ماڻهو مرندا ويندا هي ظالم ٿي رهجي ويندو آخرت ۾ حساب ڪتاب ٿيندو عادت ان طرح ڏسڻ ۾ آئي پوء انهي ۾ هڪڙا ماڻهو ظالم هوندا ٻيا مظلوم هوندا ٻيا اهڙا هوندا جو نه ظالم هوندا نه مظلوم هوندا اهي به ان لپيٽ ۾ اچي ويا، ڇو ته حق جي بيان وقت ماڻهو جيڪڏهن صبر ڪري ٿو ۽ بيان نٿو ڪري اهو به وڏو نقصان اچي ٿو حديث پاڪ ۾ فرمائي الجم بلجام من النار اهڙي ماڻهو کي جڏهن حق کي ڏسي ۽ بيان ڪرڻ جي ضرورت سمجهي ۽ خاموش رهي، انهي کي جهنم ۾ لغام پارايو ويندو. باهه. يا بني اسرائيل، هتي الله تعاليٰ خطاب ٿو ڪري قوم سان. اي بني اسرائيل، يعقوب عليه السلام جي اولاد، قد انجيناڪم من عدوڪم، جو اسان توهان کي ڇڏايوسين دشمن کان. وواعدناڪم جانب الطور الايمن ۽ توهان سان انجام ٺهرايو آهي طور جي سڄي پاسي ڏي اتي اچو اهو واعدو آهي توهان سان اهو توهان جو تربيت گاهه آهي موسيٰ عليه السلام کي نبوت جتي ملي معلوم ٿئي ٿو ته مصر کان نڪري بحر تي اچي هلالي شڪل تي گولائيء ۾ نڪري ساڳئي ڪناري تي آيا ۽ انهن طور جو طرف ورتو. مدائن جي پاسي ڏي اهو رستو وڃي ٿو. مصر ۽ مدين جي وچ تي طور جبل آهي. نزلنا عليڪم المن اسان نازل ڪيوسي انهن تي من ۽ سلويٰ المن صمغ حلو طعام ڪالعسل معنيٰ ٿا لکن هڪڙو کونر ٿيندو آهي لذيذ مٺو ماکيء جهڙو اهو رات جو ڪنهن طرح وسندو هيو سنڌ جي اصطلاح ۾ هن کي شڪر ڪري چئبو آهي وڻن ٻوٽن چاهي گز لئي جي مٿان يا ٻين لون تي جهائو جو درخت انهن جي ٻور تي اها مٺاڻ پيدا ٿيندي آهي رات جو ماڪ ايندي آهي ان ماڪ جي اثر تي شبنم جي اثر تي مٺاڻ پيدا ٿيندو آهي بهرحال اهڙي قسم جو هڪڙو کاڌو ۽ ٻيا سلويٰ ٻٽيرا پکي تتر جيڪي نه آفريڪا جي پاسي کان اهي هليا ايندا ها اهي ٿڪجي پوندا ها يا الله جي قدرت اها به قدرت آ جو ٿڪجي پون پکي پوء اچي ڪرن هي هن کي ذبح ڪري کائن گوشت ۽ هوء ترنجبين اها غذا هئي جيڪا انتهائي قوت ڏيندڙ غذا آهي ۽ بي محنت بي فڪري سان اهو رزق انهن کي اتي ملڻ لڳو الله جي رستي ۾ جيڪو شخص هلي پوندو آهي الله تعاليٰ ان کي رزق ڪلوا من طيبات ما رزقناڪم کائو سٺيون شيون جيڪي اسان توهان کي رزق ڏنو آهي ولا تطغوا فيه طغياني نه ڪجو انهي ۾ معنيٰ لا تتجاوزوا حدود ما احل الله لکم في تمتع بهذه الاشياء هنن شين ۾ جيڪي اسان توهان کي نفعو ڏنو آهي انهن ۾ الله جي حدن کان نه ٽپجو مطلب ته معاصي ۾ انهي کي خرچ ڪيو منڪرات ۾ خرچ ڪيو ائين نه ڪجو جائز طريقي سان کائو پيئو ان کان بعد الله جي فرمانبرداري ڪريو

مغفورين جو، بخشش وارن جو، بيان ڪيو آهي، يعني ڪيڏو ئي مجرم هجي، سچي دل سان تائب بڻجي، ايمان عمل صالح جو رستو اختيار ڪري ۽ موت تائين ان تي مستقيم رهي، واعبد ربک حتيٰ ياتيک اليقين، موت تائين ماڻهو الله جي عبادت ۾ ته بخشش ۽ رحمت ۾ ڪمي نه ٿيندي، اهو هن کي ملي ويندو، استقامت شرط آهي.

جلدي جلدي وڌي ويو وڃي اتي پهتو هارون عليه السلام کي انهن جو ناظم بڻايو ويو قوم تي نظر ڪري ۽ انهن کي وٺي اچي مان اڳي هلان ٿو هلي ڪجهه رياضت ڪريان ڪجهه عبادت ڪريان ۽ رب تبارڪ وتعاليٰ تورات شريف موڪلي اهو دستور العمل هوندو جماعت جو قوم جو ان شوق ۾ هي جلدي جلدي

اها ڳالهه هئي ڇو ته هارون عليه السلام حضرت موسيٰ عليه السلام سان دين جي مدد ۾ ساٿ ڏنل هيو تنهن ڪري اها ڳالهه ڪا ايتري متروڪ نه چئبي من وجه متروڪ من وجه معمول عمل ۾ آيل جو حضرت هارون عليه السلام انهن جو سرپرست هيو متروڪ انهي لحاظ سان جو پاڻ موسيٰ عليه السلام ڇڏي آيو تنهن ڪري الله تعاليٰ فرمايو ته توهان ڇو تڪڙ ڪئي قال هم اولاء اجهو اهي اچن ٿا عليٰ اثري منهنجي پٺيان اثر چئبو آهي نشان کي آثار قدم نشان اچن ٿا منهنجي پٺيان پهچي ويندا

هن جي اغوا ۽ اضلال تي بني اسرائيل موسيٰ عليه السلام جي پر پٺ هڪڙو گابو ٺاهيو. ڳالهه هيئن هئي ته جڏهن اهي عورتون اتان نڪرن پيون ته پنهنجن انهن رئيس عورتن ۽ وڏيرن کان موڪلائڻ جي وقت ته اسان وڃون ٿا ۽ شادي جي موقعي تي

حضرت هارون عليه السلام انهن کي فرمايو ته زيور اسان کي استعمال ڪرڻا ڪونهن نه کڻڻا آهن ڇا لاء اهو هيا حربي قوم جا ظالم قوم جا زيور ۽ اهي ورتل هيا ائين امانت طور ها امانت اها پهچي ڪنهن کي ويا ختم ٿي ويا اهو مال غنيمت آهي يا نه جي مال غنيمت آهي ته به اڳن قومن تي حرام هيو ۽ اهو مال غنيمت جنگ ۾ حاصل ٿيندو آهي، جنگ ته نه هئي، تنهن ڪري مال غنيمت به ڪونه چئبو. مال غنيمت جو فيصلو اهو ٿيندو آهي ته آسمان مان باهه لهندي، پوء ان کي رکبو هو، باهه کي ساڙي وڃي ختم ڪري. جيڪڏهن ڪا ذري پرزي رهيل هوندي، خيانت ٿيل، ته باهه چڪر ڏئي هلي وڃي. پوء اهو امام يا حاڪم يا نبي سڳورو ڪوشش ڪندو هو ته ڪا شيء ڪنهن وٽ رهيل هجي، پيش ڪيو وڃي. پوء جيڪڏهن اها اچي ويندي هئي، پوء باهه ان کي ساڙي ويندي هئي، پوء خوش ٿيندا ها ته قرباني، غنيمت اها پوري ٿي وئي، اسان جي جنگ الله تعاليٰ وٽ قبول ٿي وئي. اهو هوندو هو. پر هي جيئن ته مال غنيمت نه هيو، تنهنڪري هارون عليه السلام انهن کي سڀني زيورن کي وٺي اڇل لڳايو. حربيء جو مال ائين استعمال نٿو ڪري سگهجي. حربي جو مال استعمال ڪبو آهي خراج جي صورت ۾ اهو مسلمان کي جائز آهي معاهدي ۾ انهن سان خراج حاصل ڪجي ڍل وٺجي ٻيو حربي جو مال غنيمت ۾ اچي جنگ ٿئي جهاد ۾ شڪست کائن مال ملي اهو مال غنيمت جائز ٿيندو هتي اهي صورتون نه هيون تنهن ڪري اهو مال ڦٽي ڪرڻو هو امانت طور آندو هئو جن امانت ڏني هئي سڀ ختم ٿي ويا موٽي مصر ڏي هلڻو ڪونه هيو، تنهنڪري اهو هڪڙي کڏي ۾ اڇلايو. سامري هڪڙو شخص هو، هن جو نالو آهي موسيٰ بن ظفر. سامري جو نالو به آهي موسيٰ بن ظفر. هي ڪير هيو؟ هن جي متعلق مختلف اقوال اچن ٿا. هڪڙن جو چوڻ هو ته اهو سبطي هيو، ٻين جو چوڻ آ ته خود فرعون جي قوم منجهان قبطي هيو. موسيٰ عليه السلام جو عقيدتمند ٿي پوء مسلمان ٿيو. جن جو چوڻ سبطي هيو انهن ته وڏيون ڳالهيون ڪيون هن. علامه آلوسي روح المعاني وارو لکي ٿو اهو ٻار ڄائو ماڻس هن کي ڇا ڪيو هڪڙو غار هيو ان غار ۾ وجهي مٿو ڍڪڻ ڏئي ۽ بند ڪري روز هن کي سنڀاليندي هئي وڃي. پوء جبرائيل عليه السلام ان کي اچي ڪجهه غذا پهچائيندو هو. ڪجهه ماکي، ڪجهه مکڻ، ڪجهه کير ننڍڙي ٻار جو ڏيندو هو. اهو چڱو وڏو ٿي ويو. پوء جڏهن وڏو ٿيو ته ماء هن کي کڻي آئي، خطري کان نڪري ويو. ان جي مٿان مضمون لکيو اٿن ته الله تبارڪ وتعاليٰ اهڙو قادر آ، هدايت جو مالڪ آ، جو جنهن موسيٰ کي جبرائيل عليه السلام پالي اهو موسيٰ ته ڪافر ٿي پيو، ۽ جنهن موسيٰ کي فرعون پالي اهو وري نبي ٿي پيو خدا جي قدرت الله ۾ آلو ٿي ٻيو قول اهو آهي ٽيون اهو آهي ته اهو ماڻهو اصلي ايراني هيو مصر ۾ پهتو چوٿون قول اهو آهي ته هندستان جو هندو هيو گائي پرستي جو ان کي پراڻو پنهنجو مذهبي جذبو رهندو هو انهي ڏينهن هن کي هڪڙو اهو لطيفو نظر آيو ڪجهه سوناري قسم جو ماڻهو فني هن انهي سون کي باهه ڏئي رجائي صاف ڪري ان منجهان گابي جي شڪل تي هڪڙو بوتو ڍاليو اهو پورو هو اندران صحابه ڪرام کان، تابعين کان روايت هيء ٿي اچي ته ان جبرائيل عليه السلام جي گهوڙي کي هلندي ڏٺو. هن پنهنجي قوم جي پٺيان جڏهن جو موسيٰ عليه السلام سڀني کي اڳ ۾ ڪري نڪتو هو ته جبرائيل عليه السلام پويان هيو. گهوڙي تي چڙهيل ته جيئن فرعون ۽ فرعون جو لشڪر به اندر لمي پيو. اها گهوڙي هئي مادي. فرعون جا گهوڙا ووڙا نه پيا لهن پوء اها گهوڙي ڏٺائون پوء ائين لهي پيا. انهيء گهوڙيء جي سنبن ۾ جاتي جو پير پئي رکي ته اتي سبزي ساول ٿي پئي پئي. اها مٺ مٽيء جي کڻي هن پنهنجي پلئه ۾ ٻڌي ڇڏي. هن سمجهيو ته انهيء ۾ ڪا حڪمت آ، ڪو ماده حيات آ، ڪا برڪت آ. اها انهيء سامريء کي ڏسڻ ۾ آئي. بس ايترو ان جي لاء لکن ٿا. پوء هن کي اها حڪمت سمجهه ۾ آئي ته هاڻي انهيء بت ۾ جيڪڏهن اها مٽي وجهبي ته آواز ڪندو. مادو حيات ان ۾ اچي ويندو پوء جو ان جي پور ۾ اها مٽي اڇلين ته رنڀ قوم کي چئي ته هي الله هو توهان جو ڏسو ڪيئن سون جو گابو وري آواز ٿو ڪري اهو اعجازي مسئلو ٿي پيو موسيٰ عليه السلام کي نه وڃڻ گهربو هيو هي آهي خدا ان جي پوڄا ڪريو اتي گاء پوڄا شروع ٿي وئي ان ۾ اختلاف ٿيو، هڪڙن الله تعاليٰ جي هيڪڙائيء کي محفوظ جهليو، ٻين اهو شرڪ ڪري وڌو. هارون عليه السلام گهڻي ڪوشش ڪئي پر ان اختلاف کي مٽائي نه سگهيو. ان ۾ هن جو اهو فڪر هيو، مان سختي ڪندس ته هي مون سان وڙهندا، پاڻ ۾ به وڙهي پوندا.

هڪڙي ڳالهه ان جي متعلق في الحال بيان فرجع موسيٰ اليٰ قومه موسيٰ عليه السلام پنهنجي قوم ڏانهن موٽي آيو غضبان اسفا اسفا غصي ۾ ۽ ڪاوڙ ۾ ڀريل اسف معنيٰ حزين غمناڪ

ته نازل ٿئي توهان تي الله جو غضب، توهان جي رب جي پاسي کان ڪو غضب نازل ٿئي، ايڏي بي فرماني ڪرڻ جي ڪري. فاخلفتم موعدي، منهنجي وعدي جو به توهان انتظار نه ڪيو، مخالفت ڪئي. مان توهان کي چيو ته اجهو مان ايندس، منهنجي تابعداري توهان کي ڪرڻي هئي، دين جي لحاظ کان، دنيا جي لحاظ کان، هر طرح ڀلائي. ايڏي عظيم الشان ڀلايون توهان ڏٺيون هن، ايتري عمر ظلم کان توهان جي جان ڇٽي، معجزات ڏٺا، پوء توهان ان ٿوري وقت ۾ منهنجي اچڻ جو انتظار به نه ڪيو، توهان شرڪ ۽ ڪفر ڪري وڌو. قالوا ما اخلفنا موعدڪ بملڪنا.

انهي جي مٿان مضبوطي ڪري بيهي قوم کي گمراهه ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. افلا يرون حضرت موسيٰ عليه السلام انهن کي چوڻ لڳو ته اهو نه پيا ڏسن ته توهان جي گفتگي جو جواب نٿو ڏي توهان سوال ڪريو ته ان جي لاء توهان کي ڳالهائي نه پيو رڳو هن منجهه رنڀ جو آواز پيو نڪري اهو ته هڪڙو طلسمي طريقو ٿي پيو توهان انهي تي هن کي خدا سمجهيو آهي ولا يملڪ لڪم لهم ضرا ولا نفعا نه ڪو مالڪ ٿئي پيو توهان جي نفعي جو نقصان جو اهي دلائل هن کي ڏنا حضرت موسيٰ عليه السلام اهڙي شيء کي توهان پنهنجو خدا سمجهو عظيم غلطي توهان جي جيڪو نه ڳالهائي سگهي نه سوال جو جواب ڏي نه نفعو نه نقصان نه ڪو اختيار انهي کي توهان معبود ڪيئن ٿا سمجهو خدا ڪيئن ٿا بڻايو ولقد قال لهم هارون هارون به هنن کي اڳي اها ڳالهه ٻڌائي هئي من قبل يا قوم انما فتنتم به توهان کي امتحان ورتو ٿو وڃي آزمائش ۾ توهان پئجي ويا آهيو بچايو پاڻ کي ان ربڪم الرحمان توهان جو رب الله تعاليٰ آهي ٻاجهارو مهربان رحمت هي ته ناهي فاتبعوني توهان منهنجي رستي تي هلو واطيعوا امري منهنجو چوڻ وٺو اها حرڪت ڇڏي ڏيو قالوا لن نبرح عليه عاڪفين هنن چيو ته اسان برابر رهنداسون انهي تي عبادت ڪندڙ حتا يرجع الينا موسا جيسين موسا عليه السلام اچي پوء انهي اسان کي اهڙي هدايت ڪئي پوء باز اينداسون نه ته في الحال اسان جو اهو فيصلو آهي ته هن جي عبادت ڪبي. حضرت هارون عليه السلام هنن کي تبليغ ڪئي، ڳالهه سمجهائي، وڌيڪ سختي ڪرڻو مناسب نه سمجهيائين. اهو هن جو اجتهاد هيو. قال يا هارون ما منعڪ اذ رايتهم ضلوا هي سائين سوال جواب ٿيو پنهنجي قوم سان سو موسيٰ عليه السلام کي قوم چيو سائين هاڻي تهان موٽي آيا آهيو جيڪو فيصلو ڪيو وري هارون عليه السلام کي فرمايو، موسيٰ عليه السلام، اي هارون! ڪهڙي شيء تو کي روڪيو جو جڏهن تو هنن کي ڏٺو ته گمراهه ٿيا آهن، تون انهن کي گمراهي جي مٿان منع ڪرين ها؟ الا تتبعن، ٻيو ته توهان منهنجي پٺيو نه آيو، بيهي رهيو. تهان کي اسان چيو ته هليا اچو، مان اڳ ۾ ٿو هلان طور سينا تي، تهان پنهنجي قوم کي وٺي اچو، هي گمراهه پيا ٿين، پوء تهان هليا اچو ها نه، جيڪي ماڻهو تهان سان ساٿ اچن ها، افعصيت امري، ڇا تو منهنجي حڪم جي بيفرماني ڪئي، مان توکي چيو ته هليو اچ منهنجي پٺيان.

شفقت ڏيارڻ جا ۽ پاڻ پنهنجي طرفان نرمي ظاهر ڪرڻ جهڙا لفظ ڳالهايا، يابن ام، معنيٰ مان مخالف ناهيان، هڪ ماء جا ٻار آهيون، اي منهنجي ماء جا پٽ، لاتاخذ بلحيتي، منهنجي ڏاڙهي کي نه وٺ، نڪي منهنجي سر ۾ سر جي وارن کي پڪڙ، ڇو ته اهو ڪردار انهي شخص سان ڪبو آهي جيڪو مخالف هجي، تنهنجي منهنجي ماء هڪ. انهي لحاظ کان به پاڻ ۾ متفق هو. پروگرام هڪ هو، انهي ۾ به متفق هو. باقي رهيو سوال هي ته توکي اها ڳالهه غلط نظر آئي؟ ته انهي ۾ ۾ منهنجو پنهنجو فڪر.